ເຖິງຫົວຂໍ້ ປະສົບການການຊອກຄົ້ນ 5 ວິທີ ມາດາມສ໌ ເຊີ ທີ່ຮັກແພງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄິດເຖິງແນວຄິດຕໍ່ໄປນີ້ ໃນການພັດທະນາແອັບໂຟສຳລັບຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍກັບການຫຼຸດລົງຂອງມັນສະໝອງ ແລະ ໂລກອັລເຊເ ມີຂອງໂລກອັລເຊເມີ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ມີລັກສະນະຕົ້ນຕໍແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງມັນສະໝອງ ພະຍາດ Alzheimer ຫຼື ພະຍາດອື່ນທີ່ມີໂລກ Dementia ກຳລັງຈະສູນເສຍຄວາມສາມາດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຄວາມຊົງ ຈຳໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ການເຮັດວຽກປະຈຳວັນ ແນວຄວາມຄິດແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຊອບແວ ຫຼື ລະບົບທີ່ຈະຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄົນໃນສະຖານະການນີ້ ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການສຸມໃສ່ລະບົບດັ່ງກ່າວທັງໝົດ ຊອບແວ ຫຼື ລະບົບທີ່ບຸກຄົນໃຊ້ ແລະ ຜ່ານລະບົບປັນຍາປະດິດ ກົນໄກການດຳເນີນງານຈະກາຍເປັນງ່າຍດາຍ ແລະ ງ່າຍດາຍຄືກັບງ່າຍດາຍ ແລະ ງ່າຍດາຍຄືກັບງ່າຍດາຍ ແລະ ງ່າຍດາຍ ພະຍາດມີຄວາມຄືບໜ້າ ແນ່ ນອນເພື່ອສ້າງລະບົບໃນແບບທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງຄົນທີ່ໃຊ້ມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ປຶກສາກັບນັກຄົ້ນຄວ້າ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຂະແໜງການສະຕິປັນຍາ ພ້ອມທັງ ການຮ່ວມມືກັບ Neurologist ຈຸດປະສົງຂອງລະບົບແມ່ນແນ່ນອນ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ ແລະ ໂລກສະໝອງເສື່ອມບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງລະບົບທີ່ພວກເຂົາເຄີຍໃ ຊ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ສະນັ້ນ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫຼາຍເນື່ອງຈາກອາການຂອງພະຍາດນັ້ນເອງ ເຖິງຕອນນີ້ຄວາມຄິດ ຂອງມັນເອງ ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສັງເກດວ່າໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້າພະເຈົ້າໂດຍສ່ວນຕົວມີຫຼາຍສິ່ ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ 1 ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງເປັນມືອາຊີບໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າສະໝອງ ສະຕິ ຫຼື ລະບົບປະສາດ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ຂ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດໄປນຳໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວ ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ຂ້ອຍຄິດສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ ຂ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະອື່ນຂອງໂຄງການ ສອງ ຂ້ອຍເກີດຂຶ້ນຈາກເງິນອຸດໜູນທີ່ມີຄວາມພິການທີ່ມີລາຍ ໄດ້ຕ່ຳຂອງສະຖາບັນປະກັນໄພແຫ່ງຊາດ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການລົງທຶນງົບປະມານໃດໃນການຮັບຮູ້ຄວາມຄິດນີ້ ແລະ ສິ່ງອື່ນ ຍ້ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງສະພາບຂອງຂ້ອຍ ກາ ນສົມມຸດຖານສູງຫຼາຍພຽງແຕ່ຈະບໍ່ຊ່ວຍໄດ້ ສາມ ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ໃນຄຸ້ມ Kiryat Menachem ຂອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຍານພາຫະນະ ຫຼື ຄົນຂັບ ຍ້ອນສະພາບສຸຂະພາບ ແລະ ການເງິນຂອງຂ້ອຍ ມັນກໍບໍ່ມີທາງທີ່ຂ້ ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ໃນອະນາຄົດ ເຮັດໃບຂັບຂີ່ ຫຼື ຊື້ພາຫະນະ ສະນັ້ນ ຄວາມສາມາດຂອງຂ້ອຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດທີ່ໄກຈາກບ່ອນທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ບໍ່ມີ